تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىزنىڭ بۈگۈنكى قىسمىدا ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر رايونىنىڭ يىگىرمىنچى ئەسىردە بېسىپ ئۆتكەن سىياسىي مۇساپىلىرىگە ئائىت ھازىرلانغان پروگرامما دىققىتىڭلاردا بولىدۇ قېنى مەرھەمەت دىققىتىڭلار تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىزدە بولسۇن
ئاۋسترالىيەدە ياشايدىغان سەكسەن ئالتە ياشلىق پېشقەدەم ئۇيغۇر زىيالىيسى، شائىر ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندى ئۆزى شاھىت بولغان ئۇيغۇر قىسمەتلىرى ھەققىدىكى ئاغزاكى تارىخىي بايانلىرىنىڭ بۇ قېتىملىق قىسمىدا، ئۆزىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىللاردا تۈرمىدىن چىققاندىن كېيىن شاھىت بولغان ئۇيغۇر زىيالىيلىرى، يازغۇچى-شائىرلىرى، ۋە مەدەنىيەت ئەربابلىرىنىڭ يۇقىرى قىزغىنلىق بىلەن ئىجادىيەتكە كىرىشىپ، ئۇيغۇر مەدەنىيىتىدە ۋە مىللىي روھىنىڭ كۈچىيىشىدە راۋاجلىنىش باسقۇچى ياراتقانلىقىنى بايان قىلدى.
ھۆرمەتلىك ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندىم، سىز ئون يىللىق تۈرمە ھاياتىدىن كېيىن بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش توققۇزىنچى يىلى قويۇپ بېرىلىپ، قايسى ساھەلەردە خىزمەت قىلدىڭىز؟ شۇ ۋاقىتتىكى ئەھۋالىڭىز قانداق ئىدى؟ كۆپ رەھمەت سىزگە ئىنىم. سوئالغا جاۋابىم، بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش توققۇزىنچى يىلى سېنتەبىردە ئوتتۇرا سوتنىڭ چىقارغان ھۆكۈمىگە ئاساسەن مېنى تۈرمىدىن قويۇپ بەردى. قويۇپ بەرگەن بىلەن لېكىن بېشىمدىكى ئەكسىلئىنقىلابچى دېگەن قالپاقنى ئالماي تۇرۇۋالدى. شۇ جەرياندا بىر ئىككى ئاي ئۆيدە بولدۇم. بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش توققۇزىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئايغا كەلگەن چاغدا بۇرۇن مەن ئىشلىگەن ئاتالمىش ئاپتونوم رايونلۇق ئەدەبىيات سەنئەتچىلەر بىرلەشمىسى پارتىيە گۇرۇپپىسى مېنى چاقىرىپ ئىدارىغا مېنىڭ قايتىپ كېلىشىمنى ئۇقتۇردى شۇنىڭ بىلەن مەن بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش توققۇزىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئايدا ئاپتونوم رايونلۇق ئەدەبىيات سەنئەتچىلەر بىرلەشمىسىگە قايتىپ كەلگەن بولدۇم بۇ ۋاقىتتا ئىدارىدە ياكى ئەدەبىيات سەنئەتچىلەر بىرلەشمىسىدە فولكلور جەمئىيىتى خەلق ئېغىز ئەدەبىياتى جەمئىيىتىنىڭ ئاتالمىش شىنجاڭ شۆبىسى قۇرۇلغان بولۇپ، شۆبىنىڭكى باشلىقى پەتتارجان مۇھەممەدى مېنىڭ بىر ۋاقىتلاردا شىنجاڭ ئۆلكىلىك ئىككىنچى دارىلمۇئەللىمىندا ئوقۇغان ۋاقتىدا شۇ ساۋاقدىشىم خەلق ئېغىز ئەدەبىياتى جەمئىيىتىنىڭكى مەسئۇلى ئىكەن. ئاخىرىدا ئابدۇكېرىم خوجايېف تارىمدا ئىشلىشىمنى قايتا قايتا تەكلىپ قىلدى. لېكىن مەن سىياسىي تەرەپلەردە كۆپرەك جىددىيلىكى بار بىر ژۇرنالدىن يىراقتا تۇرۇش ئۈچۈن خەلق ئېغىز ئەدەبىياتى جەمئىيىتىگە ئىشقا كىرىشنى ئارزۇ قىلدىم ھەم شۇنىڭ بىلەن شۇ تەلەپ بويىچە ھەر ئايدا بىر قاتار چىقىرىلىۋاتقان مىرас ژۇرنالىغا تەقسىم قىلىندىم بۇ چاغدا مىراس ژۇرنالىنىڭ ئۇيغۇرچە ژۇرنالدا بۇرۇن مەن بىلەن ئىشلىگەن ئەرشىدىن تاتلىق شۇ ژۇرنالنىڭ مەسئۇلىكەن. ئەمدى بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش توققۇزىنچى يىلدىن كېيىنكى بۇ خىتايدىكى چوڭ ئۆزگىرىش جەريانىدا، يەنى مۇشۇ سەكسىنىنچى يىللاردا خىتاي كامپارتىيىسىنىڭ مەدەنىيەت ئىنقىلابىنى قارىلىشى، ئەيىبلىشى بىلەن پۈتۈن خىتاي بويىچە بىراز ئەركىنلىك بېرىلدى. شۇ قاتاردا ئۇيغۇر زىيالىيلىرىغىمۇ بىر قەدەر ئەركىنلىكلەرنىڭ بېرىلگەنلىكى قەيت قىلىنىدۇ. مۇشۇ ھەقتىكى سىزنىڭ شۇ ۋاقىتتىكى چۈشەنچىلىرىڭىز قانداق؟
يەتمىش سەككىزىنچى يىللىرى باشلانغان بۇ دافۇسا چوڭ تەكشۈرۈش ھەرىكىتى يەتمىش توققۇزىنچى يىللارغا كەلگەندە ئاران بىزنىڭ ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستانغا كېلىپ بىر قىسىم زىيالىيلارنى بىر قىسىم خاتا ئەيىبلىنىپ جازالارغا تارتىلغان ئادەملەرنى قايتا تەكشۈرۈپ ئۇلارنىڭ خىزمەت ئورۇنلىرىغا كېلىشىگە شەرت شارائىت ھازىرلاپ بەردى ئەنە شۇلارنىڭ بىرسى مەن بولدۇم بۇ ۋاقىتلاردىكى خىتاي بويىچە يۈرگۈزۈلگەن ماۋزېدۇڭنىڭ ئۆلگەندىن كېيىنكى يۈرگۈزۈلگەن بۇ ئاز تولا كەڭچىلىكنىڭ كەپ چىقىشىنىڭ ئاساسىي سەۋەبى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئون يىللىق مەدەنىيەت ئىنقىلابىدا تارتقان زىيانلىرى خەلققە كەلگەن بالايىئاپەتلەر خىتاي خەلقى بولۇپمۇ شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ يۈرىكىگە ئورۇنلىشىۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتىگە قارشى نارازىلىقلارنى خىتاي ھۆكۈمىتى بېسىش ئۈچۈن ماۋزېدۇڭنىڭ ئېلىپ بارغان بۇ مەدەنىيەت زور ئىنقىلابىنى تۆت كىشىلىك گۇرۇھقا ئارتىپ پۈتۈن خىتاي بويىچە بىزنىڭ مەملىكىتىمىز شەرقىي تۈركىستان بويىچىمۇ سىياسەتتە مەلۇم ئۆزگىرىشلەر بولۇپ مەلۇم ئۆزى يۇمشاق بىر ۋەزىيەت مەيدانغا كەلدى. مۇشۇنىڭ بىلەن شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە يەنە سەكسىنىنچى يىللارنىڭ بېشىدا خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسىنىڭ رەھبەرلىك بېشىغا كەلگەن خۇ ياۋباڭ تىبەت ھەم شۇنىڭ بىلەن شەرقىي تۈركىستان ھەققىدە ئالتە تۈرلۈك سىياسەت دېگەن سىياسەتنى ئېلان قىلدى. بۇ سىياسەت گەرچە بەزى يەرلەردە سەل ئوچۇقراق بولسىمۇ، كۆپ ۋاقتىدا مەخپىي يوسۇندا ئېلىپ بېرىلدى، لېكىن ئاخىرى خۇ ياۋباڭ خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭ كونسېرۋاتىپلىرى تەرىپىدىن يوق قىلىندى. قانداق بولمىسۇن، سەكسىنىنچى يىللاردا ئۇيغۇر خەلقىدە بىر مەزگىللىك خىتاي كوممۇنىست پارتىيەسىنىڭكى ئۆز تاكتىكىسىنى ئۆزگەرتىشى بىلەن ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ، بولۇپمۇ ئىجتىمائىي پەن ۋە باشقا تەرەپلەردە ئاز تولا ئەركىنلىككە ئېرىشىشىگە بىر پۇرسەت يارىتىلغان بولدى.
مۇشۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىللاردا ئۇيغۇر ئەدەبىياتى، ئۇيغۇر مەدەنىيىتىدە تېزدىن بىر گۈللىنىش مەنزىرىسى شەكىللەنگەنلىكى قەيت قىلىندى. نۇرغۇنلىغان ئەدەبىي ئەسەرلەر ئېلان قىلىنغان شۇ ۋاقىتلارنىڭ ئۆزىدە.
سىياسىي ئاتموسفېرىنىڭ بىراز ئۆزگىرىشى بىلەن كونا يازغۇچىلىرىمىزدىن، كونا زىيالىيلىرىمىزدىن ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر، تۇرغۇن ئالماس، ئىبراھىم مۇتى، ئەخمەت زىيايى، مىرسۇلتان ئوسمانوف، ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەد، ئىمىن تۇرسۇن، ھاجى ياقۇپ ئانات، زوردۇن سابىر قاتارلىق كونا پېشقەدەم شائىرلىرىمىز، يازغۇچىلىرىمىز ھەم يېڭىدىن مەيدانغا كەلگەن ئەخمەتجان ئوسمان، ئوسمانجان ساۋۇت، قۇربان بارات، مەمتىلى زۇنۇن قاتارلىق ياش شائىرلىرىمىز بۇ دەۋرگە كەلگەن چاغدا ھەممىسى دېگەندەك زور قىزغىنلىق، ئاكتىپلىق بىلەن قوللىرىغا قەلەم ئېلىپ تارىخنى يېزىش، تارىخنى سۆزلەش ھەم شۇنىڭ بىلەن خەلقنى مىللىي ئاڭ سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش، مىللەتنى گۈللەندۈرۈش ئۈچۈن مۇشۇ كەلگەن بىر پۇرسەتنى غەنىيمەت بىلىپ، قىزغىنلىقىنى باشلىۋەتتى.
تارىخ قارىغىنىمىزدا سەكسىنىنچى يىللارنىڭ بېشىدا ئۇيغۇر ئېلىدا مۇشۇ مەخمۇت قەشقىرىنىڭ قەبرىسىنى بېكىتىش، مەخمۇت قەشقىرىنىڭ تۈركىي تىللار دىۋانىنى قايتا نەشر قىلىش، يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ قۇتادغۇ بىلىك ناملىق ئەسىرىنى نەشر قىلىشى بىلەن ئۇيغۇر تارىخى قىزغىنلىقى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئۆز ئۆتمۈشىدىن پەخىرلىنىشتىن ئىبارەت بىر قىزغىنلىق خەلق ئىچىدە ئومۇميۈزلۈك قوزغالغان بۇنىڭدا مۇشۇ زىيالىيلارنىڭ ئوينىغان رولى قانداق بولدى مۇشۇ ھەقتە. بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىللاردا ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئۇلۇغ نامايەندىسى بولغان مەھمۇت قەشقىرى ۋە يۈسۈپ خاس ھاجىپ ئەسەرلىرىنىڭ تېپىلىشى ئىسپاتلىشى بىلەن خەلقىمىز ئارىسىدا تارىخىمىزغا ھۆرمەت قىلىش، تارىخنى ئۆگىنىش، تارىخنى يېزىش قىزغىنلىقى ئاجايىپ زور دەرىجىدە تەرەققىي قىلغان بولدى. بىزنىڭ كونا زىيالىيلىرىمىز ھەرقايسى ژۇرنال گېزىتلەردە ئۆزلىرىنىڭ مەھمۇت قەشقىرى ھەم يۈسۈپ خاس ھاجىپ ھەققىدىكى ئەسەرلىرىنى، ماقالىلىرىنى ئېلان قىلىپ، خەلقىمىزگە ئۆزىمىزنىڭ ئۆتكەن قەدىمىي تارىخىمىزنىڭ شانلىق بەتلىرىنى ئېچىپ بەردى. نەتىجىدە، مەھمۇت قەشقىرىنىڭ دىۋانى لۇغەت تۈرك، يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭكى قۇتادغۇبىلىك ئەسەرلىرى ئۇيغۇر، تىلىدا نەشر قىلىش پۇرسىتىگە ئىگە بولدى. مۇشۇ ئۇتۇقلارنىڭ ھەممىسى شۇ سەكسىنىنچى يىللاردىكى مەلۇم ۋاقىتلىق سىياسىي ئاتموسفېرىنىڭكى سىياسەتنىڭ بىرئاز يۇمشىشى بىلەن ھەم شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئۆزلىرىنىڭ قەلب تۆرلىرىدە مىللەتنىڭكى روھىنى ھەم ئۇنىڭ غايە-ئارمانلىرىنى چىڭ ساقلىغان زىيالىيلىرىمىز ئۆزىنىڭ ئىنقىلابىي روھىنى ئويغىتىپ ھەم كۈچلەندۈرۈپ شۇ دەۋرلەردە ناھايىتى چوڭ ئىشلارنى قىلىشقا مۇيەسسەر بولدى.
ئاشۇ سەكسىنىنچى يىللارنى ئۇيغۇر مىللىي ئىدىيىسىنىڭ كۈچەيگەن ۋە كېيىنكى توقسىنىنچى، ئىككى مىڭىنچى يىللارغا روھىي ئوزۇق ۋە ئاساس سالغان بىر ۋاقىت ياكى بىر دەۋر دېسەك بولامدۇ.
ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ۋەتەنپەرۋەر، مىللەتپەرۋەر زىيالىيلىرى تەرىپىدىن يېزىلغان تارىخىمىزدا مەڭگۈ قالىدىغان ئەسەرلىرى، شېئىرلىرى، سەنئەت تەرەپتىن ئىجاد قىلغان مۇزىكىلىرى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ كېيىنكى ۋاقىتلاردىكى ئاساسەن روھىي ئوزۇقى بولۇپ، مىللەتنىڭ ئويغىنىشىغا مىللىي ئىدىيەنىڭ ھەر بىر ئۇيغۇرنىڭ كاللىسىغا كىرىشىگە ناھايىتى چوڭ تەسىرلەرنى بەرگەن بولدى. بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىلى ئاپرېلدىكى بارىن ئىنقىلابى، بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىلى فېۋرالدا غۇلجىدا يۈز بەرگەن فېۋرال ئىنقىلابى، ئاشۇ بىزنىڭ قەھرىمان، مىللەتپەرۋەر، ۋەتەنپەرۋەر يازغۇچىلىرىمىزنىڭ يازغان ئەسەرلىرىنىڭ مىللىتىمىزگە بەرگەن روھىي ئوزۇقى مىللىي ئويغىنىشى دەپ قارايمەن. بۇ ئوزۇق مىللەتنىڭ ئويغىنىشى ئۈچۈن ئۇيغۇر مىللىي ئىدىيەسىنىڭ، ئۇيغۇر مىللىي دۆلىتىنى قۇرۇش ئىدىيەسىنىڭ مەيدانغا كېلىشىدە ناھايىتى چوڭ رول ئوينىدى.
مەزمۇنلۇق بايانلىرىڭىزگە رەھمەت، ھۆرمەتلىك ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندىم.
ناھايىتى خوش بولدۇم. ئې، مېنىڭ ھاياتىمدىكى ناھايىتى ھالقىلىق پەيتلەر، مۇھىم ۋەقەلەردى. ئې، بۇنى ناھايىتى ياخشى. خەۋەر قىلدىڭىز سىزگە كۆپ رەھمەت ئېيتىمەن ئەسسالامۇ ئالەيكۇم خوش ئاللاغا ئامانەت.
يۇقىرىدا سىلەر تارىخىي شاھىت ئەخمەت ئىگەمبەردىنىڭ بايانلىرىنى ئاڭلىدىڭلار. ھۆرمەتلىك دوستلار، يۇقىرىدا سىلەر تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىز بىلەن تونۇشتۇڭلار. خەير خوش، بۇ پروگراممىنى ئۈمىدۋار ھازىرلىدى.